ຖ້າຕາມທີ່ເຫດຜົນ ມັນກະເຍົາວະຊົນ ມັນຢູ່ໃນຫ້ອງທີ ຄັນລະດັບສອງປີ ເຂົາເຈົ້າກະມັນຢູ່ຫ້ອງທີແປດ ທີເກົ້າ ທີສິບ ຢູ່ຂັ້ນມັດທະຍົມເນາະ ມັດທະຍົມ ມັນກະຫຼາຍໆຫັ້ນ ເອີ ມັດທະຍົມ ມັດທະຍົມນັ້ນ ການມາຂອງເ ຂົາເຈົ້ານີ້ແມ່ນເງິນຂອງລັດຖະບານເບີດບໍ່ ການມານີ້ແມ່ນເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າໝົດ ຄ່າ ຄ່າໄປຄ່າມາເນາະ ແຕ່ວ່າຄ່າຮັບຕ້ອນຢູ່ແຖວນີ້ ກະຍັງບໍ່ຮູ້ແຈ້ງວ່າມັນເງິນທາງຝ່າຍໃດແທ້ ກະຄິດວ່າມັນຈະມີສ່ວນຂ ອງເຮົາຂອງເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ວ່າເຮົາກະຈັດການຮັບຕ້ອນເຂົາເຈົ້າຢ່າງດີ ທີ່ວ່ານັກສຶກສາລາວໄປຢ້ຽມຢາມຣັດເຊຍຫັ້ນ ຊິມີອີກບໍ່ໃນອະນາຄົດ ວັນທີ 26 ຂອງເດືອນນີ້ເອງ ມີການເຊັນບົດບັນທຶກຂອງສອງຝ່າຍ ກະຄືວ່າ ຝ່າຍລາວເຮົາຈະມີຫົວໜ້າສະມາຄົມເຍົາວະຊົນລາວ ທ່ານນາງ ເອີ ສົມສະໜິດ ແກ້ວດວງດີ ແລ້ວກະຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ເອີ ຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນຂອງແຂວງວລາດີວົດສະຕົກ ຂອງຣັດເຊ ຍ ທ່ານ ວາເລຣີ ມາເຣ

ກະໝາຍຄວາມວ່າ ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມທີ່ຢາກສຶກສາຢາກຮູ້ຂອງເຍົາວະຊົນເຮົານີ້ເລີ່ມມີຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງກະມີການສົ່ງເສີມລູກຂອງໂຕເອງ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າມັນ ມັນຕ້ອງມີ ແຕ່ຄວາມເປັນ ນັ້ນ ເຮົາກະຄືໄດ້ກຽດ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າກະມາຄັ້ງທຳອິດ ເຂົາເຈົ້າກະມີຄວາມພໍໃຈໃນການມາຄັ້ງນີ້ຄືກັນ